ລະບົບຕຸລາການຂອງລາວມີການຕັດສິນຄະດີທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ບໍ່ໂປ່ງໃສ ທັງຍັງມີການຫຼິ້ນພັກຫຼິ້ນພວກ ຫຼິ້ນເສັ້ນຫຼິ້ນສາຍແບບເຄືອຍາດ ໃນການພິຈາລະນາຄະດີໃນທຸກລະດັບຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ຊົງລິ ດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຖະແຫຼງຍອມຮັບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວວ່າ ບັນຫາພາຍໃນລະບົບຕຸລາກ ານຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄືການທີ່ມີຄະດີຄວາມຄົງຄ້າງຢູ່ສານທຸກຂັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຄວາມບົກພ່ອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານສານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອີງກັບສະພາບບັນຫາທີ່ເປັ ນຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມຂອງຄະດີຄວາມບໍ່ຍອມຮັບຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງໃຫ້ເປັນຄະດີຄວາມຕໍ່ໄປອີກ ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ຄູ່ຄວາມມີສາຍພົວພັນໃນວົງການພາກລັດທີ່ເໜືອກວ່າຝ່າຍຕົງກັນຂ້ າມນັ້ນ ກໍຖືເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມໃນຄະດີບໍ່ຍອມຮັບຜິດ ຕາມການຕັດສິນຂອງສານ ເພາະເຊື່ອໝັ້ນວ່າດ້ວຍສາຍພົວພັນໃນວົງການພາກລັດນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຕົນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດໄດ້ ໃນທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຮວບຮວມພະຍານຫຼັກຖານ ເພື່ອປະກອບເປັນສຳນວນຄະດີໃນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານ ທີ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານໄອຍະການນັ້ນ ກໍຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ໃ ນຄະດີຄວາມດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳພາ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໃນບົດລາຍງານກະໄດ້ຂຽນວ່າ ມີຜູ້ພິພາກສາພວກເຮົາກະໄດ້ລະເມີດເກົ້າຂໍ້ຫ້າມຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ສິບເອັດຂໍ້ຫ້າມຂ ອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາ ໃນນັ້ນກໍລວມມີທັງຈຸ້ມເຈື້ອເຊື້ອສາຍແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງມັນວ່າເລື່ອງພວກນີ້ນີ້ ຕ້ອງເອົາຫຼັກຖານຂໍ້ມູນລະອຽດ ເຮົາຈະເວົ້າຊື່ໆບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງໄດ້ສະ ເໜີນຳບັນດາທ່ານຜູ້ແທນວ່າ ຄັນມີຂໍ້ມູນລະແມ່ນວ່າ ໃຫ້ມາຫາຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາ ເພື່ອຊິໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນລະອຽດ ທາງດ້ານທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ປະທານໄອຍະການສູງສຸດ ກໍຍອມຮັບວ່າການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານໄອຍະການມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຫຼາຍດ້ານ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບດ້ວຍບັນຫາຂາດແຄນ ໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງແຍງ ແລະ ຕິດຕາມຄະດີຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບນັ້ນໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳສານ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍລວມ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍຍອມຮັບວ່າ ວຽກນີ້ພວກເຮົາເຮັດບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກໍບໍ່ທັນເຮັດເຕັມພາລະບົດບາດ ແລະ ສິດໜ້າທີ່ ເນື່ອງຈາກວ່າບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດການເຮັດໄດ້ຍັງມີຄວາມຈຳກັ ດ ບາງທ້ອງຖິ່ນນີ້ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການບໍ່ແມ່ນກຳມະການພັກ ແລະ ຈະເຮັດໄດ້ຕາມພາລະບົດບາດນີ້ກະມີດ້ານຈຳກັດ ນອກຈາກບັນຫາໃນລະບົບຕຸລາການດັ່ງກ່າວແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່ໂປ່ ງໃສໃນພາກການກວດກາເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການທຸດຈະລິດໃນພາກລັດ ແລະ ການຂາດຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານລັດໃນລະບົບຕຸລາການໃນລາວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ບໍ່ສັດທາຕໍ່ລະບົບສານ ໃນລາວອີກດ້ວຍ ທາງດ້ານອົງການ Human Rights Watch ລາຍງານວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງເກີດບັນຫາຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນ ທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງປາກົດວ່າໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເກົ່າທີ່ຖືກແທນໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ໄປແລ້ວ ໂດຍພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຂັດແຍ່ງກັບພ ະນັກງານລັດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດໃນທີ່ດິນທີ່ຖືກເວນຄືນຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເລັ່ງບັງຄັບຄະດີຕາມການຕັດສິນຂອງສານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊ າຊົນສັດທາຕໍ່ລະບົບຍຸຕິທຳໃນລາວ ເພາະປາກົດວ່າມີຄະດີທີ່ສານໄດ້ຕັດສິນໄປແລ້ວ 29,000 ກວ່າຄະດີນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການບັງຄັບຄະດີໃຫ້ເປັນໄປຕາມການຕັດສິນຂອງສານປະຊາຊົນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ສ່ວນອົງກ ານຢູເສດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການພັດທະນາໂຄງຂ່າຍການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ດ້ວຍແອັບພລິເຄຊັນ ໃນລະບົບໂທລະສັບມືຖືທັນສະໄໝ ແ ນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ່າວສານດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງທໍ່ທັນກັບສະພາບການຕົວຈິງ ທັງຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເ ຂົ້າກັບຕະຫຼາດໂລກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງລາວໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດປະກອບຄວາມເຫັນຕໍ່ນິຕິກ ຳຕ່າງໆ ໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍອົງການຢູເສດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ແກ່ລາວໃນຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2022 ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA